ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار. دىققىتىڭلاردا يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال پايتەخت ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. بۈگۈن ئالدى بىلەن كۈندىلىك ئېقىم مەسىلىلىرى،

شۇنداقلا ئوبزورچىلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى يېڭى تېمىلاردا ئوبزورلار ئاڭلىتىمىز. مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچى ۋە دېموكراتلاردىن تەشكىل تاپقان ئون نەچچە پالاتا ئەزاسى بايدىن ھۆكۈمىتىگە مەكتۇپ يېزىپ، دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ مۇزاكىرىلىرىدىن بۇرۇن دېڭىز مەھسۇلاتلىرى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ھەل قىلىشنى تەلەپ قىلغان. ۋاشىنگتوندىكى تۆپىلەك گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، پالاتا ئەزاسى جىم پانېتا بىلەن مىشېل ستىلنىڭ باشچىلىقىدا يوللانغان بۇ مەكتۇپتا، ئىلگىرىكى جازالارنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئېتنىك دىنىي گۇرۇپپىلارغا قارىتىلغان مەۋجۇت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان شىركەتلەرگە قارىتىلغانلىقى بىراق خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى سانائىتىنىڭمۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئېنىق مەنبە قىلىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن مەكتۇپتا قەيت قىلىنىشىچە ئامېرىكىدىكى ئوكيان لايىھىسى تەشكىلاتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتى خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى سانائىتىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە دىققەت بېرىشنى زۆرۈر قىلماقتا ئىكەن خەۋەرلەردە ئامېرىكىنىڭ ئون ئىككى پالاتا ئەزاسى ئىمزا قويغان بۇ مەكتۇپنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن ئامېرىكا سودا ۋەكىلى كاترىن تاي ۋە ئامېرىكا چېگرا قوغداش تاموژنا كومىسسارى

مەجبۇرىي ئەمگەككە دائىر بايانلارنى تەكشۈرۈش، بولۇپمۇ ئەگەر بۇلار خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باش ئەگدۈرۈش ئۇرۇنۇشىنىڭ بىر پارچىسى بولغان بولسا، بىزنىڭ بۇلارنى چوقۇم تەكشۈرۈش ۋەزىپىمىز بار. يېقىندا ئامېرىكىدىكى ئوكيان لايىھىسى تەشكىلاتى دوكلات ئېلان قىلىپ، شەندۇڭ قاتارلىق خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى بەزى دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلەتكەنلىكى بۇ شىركەتلەرنىڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلغانلىقىغا دائىر دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان بۇ دوكلات ئامېرىكا پالاتا ئەزالىرىنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايكىل گاللېگېر بىلەن بۇ كومىتېتنىڭ مەسئۇل ئەزاسى راجا كىرىشنامۇرتى يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال ۋولكسۋاگېنغا مەكتۇپ ئەۋەتىپ، ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر دىيارىدا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىۋاتقان زاۋۇتىنى تاقاشقا چاقىرغان گاللېگېر بىلەن كىرىشنامۇرتىنىڭ ۋولكسۋاگېن ئىجرائىيە دىرېكتورى ئولىۋېر بلومغا يېزىلغان مەكتۇبى ۋولكسۋاگېن گۇرۇھىنىڭ مىڭلىغان ئاپتوموبىلى يېقىندا ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى تەرىپىدىن چېگرادا توختىتىپ قويۇلۇشىدىن كېيىن يوللانغان مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە مىڭلىغان ئاپتوموبىلنى، زاپچاسلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېگەن گۇمان بىلەن توختىتىپ قويغان ئىدى. مەكتۇپتا، بىز، شۇنداقلا يەنە ۋولكسۋاگېننى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلماقتا دەپ بېكىتكەن شىنجاڭدىكى مەشغۇلاتىنى توختىتىشقا چاقىرىمىز دېيىلگەن. مەكتۇپتا تەكىتلىنىشىچە، يېقىندا ئېلان قىلىنغان دوكلاتلار ۋولكسۋاگېننىڭ مەجبۇرىي يۆتكەلگەن ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلىتىپ، ھەر خىل ئەسلىھەلەرنى قۇرۇشتا ھەم باشقۇرۇشتا قوللانغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن. مەكتۇپتا يەنە ۋولكسۋاگېننىڭ خىتاينىڭ نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش پىروگراممىسىغا قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلەتكەنلىكى قەيت قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەكتۇپتا مۇنداق دېيىلگەن، ۋولكسۋاگېننىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە ئائىت دەلىللەر، شۇنداقلا ئۇنىڭ شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان مەشغۇلاتىنىڭ تۈرتكىسىدە، بىز ۋولكسۋاگېننىڭ شىنجاڭدىكى بارلىق مەشغۇلاتلىرىنى دەرھال توختىتىشقا، ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئەمەل قىلىش تىرىشچانلىقىنى كۈچەيتىشكە چاقىرىمىز. ۋولكسۋاگېن ئۇزۇندىن بېرى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش چاقىرىقلىرىغا پىسەنت قىلماي كەلگەن بولسىمۇ، لېكىن يېقىندا ئۇنىڭ تۇرپاندىكى ئاپتوموبىل سىناق مەيدانى قۇرۇلۇشىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئىشلىتىلگەنلىكىگە دائىر دەلىللەر ئۇنى تېخىمۇ ئوڭايسىز ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، گاللېگېر بىلەن كىرىشنامۇرتى ۋولكسۋاگېننىڭ ئۆزلىرىگە بەشىنچى مارتتىن بۇرۇن جاۋاب بېرىشىنى تەلەپ قىلغان.
ۋيېتنام ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىشتا خىتايدىن ئېشىپ كەتكەن بىر پەيتتە خىتاي دائىرىلىرى ئاقسۇنىڭ يەرلىك مەھسۇلاتلىرىنى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىشنى كۈچەيتكەن نۆۋەتتە خىتاي تاراتقۇلىرى ئاقسۇنىڭ بۇ يىل بىرىنچى ئايدا يەرلىك مەھسۇلاتلىرىنى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى ھىندونېزىيەگە ئېكسپورت قىلىشتا ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن بىر يۈز تۆت پىرسەنت ئارتقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە خىتاينىڭ يەرلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئېكسپورت قىلىشتا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىگە يۈزلىنىشى ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئېلېكتىرونلۇق بۇيۇملار كىيىم كېچەك ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىشتا ۋيېتنامنىڭ خىتايدىن ئېشىپ كەتكەنلىكى مەلۇم بولغان بىر پەيتتە ئوتتۇرىغا چىققان ئادرىيان زېنزگە ئوخشاش مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئامېرىكىنىڭ تاموژنا سانلىق مەلۇماتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىشتا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىدىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال بەرگەن خەۋىرىدە، ئاقسۇ تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ بۇ يىل بىرىنجى ئاينىڭ ئۆزىدە ھىندونېزىيەگە ئېكسپورت قىلىنغان ئاقسۇ يەرلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ يەتتە مىڭ بەش يۈز توننىغا يەتكەنلىكى، ئومۇمىي قىممىتى توقسەن ئالتە مىليون يۈەن بولغان بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن بىر يۈز تۆت پىرسەنت ئارتقانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا خەۋەردە ئۈچ يىلدىن بۇيانقى تۇنجى تۈركۈمدىكى ئاقسۇ نەشپۈتىنىڭ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىياغا قاراپ يولغا چىققانلىقى بۇ نەشپۈتلەرنىڭ ئاقسۇ گوشياڭيۈەن دېھقانچىلىق تەرەققىيات شىركىتى قىشلىق ئىسكىلاتىدا قاچىلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە يەنە ئاقسۇ تاموژنا ئىدارىسىنىڭ بىر ئەمەلدارىنىڭ بۇ يۈزلىنىشنى ياخشى بىر باشلىنىش دەپ تەرىپلىگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنزنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئاشكارىلىنىشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان ئۇيغۇر رايونىدىكى چوڭ باستۇرۇشتا بەزى جايلاردا توقسەن پىرسەنت يەرلىك دېھقاننىڭ يېرى تارتىۋېلىنىپ، خىتاي شىركەتلىرىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنىكەن.
ئىسرائىلىيە بىلەن خاماسنىڭ غەززىدىكى توقۇنۇشى كەسكىن داۋاملىشىۋاتقان بىر پەيتتە، خىتاي ۋەكىلى خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسىدە سۆز قىلىپ، پەلەستىننىڭ زوراۋانلىق كۈچى ئارقىلىق ئىسرائىلىيەگە قارشى تۇرۇشى تېررورلۇق ھېسابلانمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خەلقئارا كېلىشىم ۋە قانۇن مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ما شىنمىڭ يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال كۈنى خەلقئارا ئادالەت سوت مەھكىمىسىنىڭ پەلەستىن مەسىلىسى ھەققىدىكى يىغىنىدا خىتاينىڭ مەيدانىنى شەرھلىگەن. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئۆز تەقدىرىنى بەلگىلەش يولىدا ئىسرائىلىيەگە قارشى قوراللىق قارشىلىق قىلىش ھوقۇقى بار ئىكەن، ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنى ۋە نارازىلىقلىرىنى تېررورلۇق بىلەن ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان خىتاينىڭ خەلقئارا سوتتا چەت ئەلنىڭ بېسىۋېلىشىغا زوراۋانلىق ئارقىلىق قارشى تۇرۇشنى تېررورلۇق ئەمەس دېيىشى خەلقئارا ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا غۇلغۇلا قوزغىماقتا. ئاۋسترالىيە موناش ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىتايشۇناس ئالىي لېكتورى، بۈيۈك خەن، ھازىرقى خىتايدا ئىرق، مىللەتچىلىك ۋە ئەنئەنە ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى كېۋىن كارىكو ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئېكستىكى ئىنكاسىدا، ما شىنمىڭنىڭ سۆزى ھازىر خىتايدا ياشاۋاتقان سابىق چىڭ ئىمپېرىيەسىدىكى خەلقلەر ئۈچۈن ھاياجانلىنارلىق خەۋەر ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. ئىسرائىلىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، سوتتا ما شىنمىڭ يەنە نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ قوراللىق كۈرەش ئارقىلىق مۇستەملىكىچىلىكتىن قۇتۇلغانلىق تارىخى بارلىقى، پەلەستىنلىكلەرنىڭ زوراۋانلىق ئارقىلىق ئىسرائىلىيەگە قارشى تۇرۇشى تېررورلۇق ئەمەس،

رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خەلقئارا ئادالەت سوتىدىكى سوتچىلارنىڭ ئالتە ئاي ئىچىدە بۇ مەسىلىگە قارىتا ھۆكۈم چىقىرىشى پەرەز قىلىنماقتا ئىكەن.
مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلىماقتىسىلەر.

ھەمدە ئوبزورچىلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى تېمىلاردا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى، سۆھبەت پىروگراممىلىرى ھەمدە ئوبزورلارنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار پىروگرامما مەزمۇنلىرىدا بولغاي.
تۈركىيەنىڭ يىگىرمىنچى فېۋرال كۈنى ئالتە كىشىنى خىتايغا جاسۇسلۇق قىلىش سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇنلارنىڭ كىملىكى ۋە تۇتقۇن قىلىنىش سەۋەبىگە دائىر ئۇچۇرلارنى بىلىشكە قىزىقتۇرماقتا شۇنداقلا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك غۇلغۇلا قوزغىماقتا نۆۋەتتە ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى بەزى تۇتقۇنلارنىڭ كىملىكىگە ئائىت ئۇچۇرلار بارغانسېرى ئايدىڭلاشماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدە خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ يىگىرمىنچى فېۋرال كۈنى تۈركىيە تەپتىش دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئالتە نەپەر گۇماندارنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كىملىكى تەدرىجىي ئايدىڭلاشماقتا گەرچە بۇ دېلو تېخى تەكشۈرۈش باسقۇچىدا كېتىۋاتقان تەپتىش دائىرىلىرى گۇماندارلارنىڭ كىملىكىنى تېخى ئاشكارىلىمىغان بولسىمۇ ئەمما مۇخبىرىمىز بەزى گۇماندارلارنىڭ ئائىلىسى ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت تورى ئىچىدىكى كىشىلەر بىلەن ئالاقىلىشىشقا مۇۋەپپەق بولدى.
ھالبۇكى، تۈركىيە تاراتقۇلىرىنىڭ ئەڭ يېڭى خەۋەرلىرىدە دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىۋاتقان يەنە بىر گۇماندارنىڭمۇ تۇتۇلغانلىقى، يەتتە گۇماندارنىڭ ئۆيى، ئىش ئورۇنلىرىنى تەكشۈرۈشتە نۇرغۇن دىگىتال ماتېرىيال، ئون بىر مىڭ بىر يۈز قىرىق بەش ياۋرو، بىر يۈز بەش مىڭ يەتتە يۈز ئون ئۈچ دوللار، بەلگىلىك مىقداردا رېئال، لىرا، ئىككى دانە رۇخسەتسىز تاپانچا قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ تېپىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. تاشقى دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنى ھەيران قالدۇرغان ۋە خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىنىڭ كۆلىمىگە دائىر جىددىي ئەندىشىلەرنى پەيدا قىلغان بۇ دېلودىكى گۇماندارلارنىڭ تۈركىيە تەپتىش دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە جامائەت ئەربابلىرىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى توپلاپ خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا تەمىنلەش بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكى مەلۇم مەلۇم بولۇشىچە گۇماندارلارنىڭ بىرسى ئىستانبۇلدىكى مەلۇم يېمەك ئىچمەك دۇكىنىغا شېرىك بولغان ئەخمەتجان ئىسىملىك تىجارەتچى ئىكەن مەزكۇر دۇكاننىڭ خوجايىنلىرىدىن ئىلياس ئەپەندى يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئەخمەتجاننىڭ شېرىك دۇكان ئاچىدىغانلىقىنى دەلىللىدى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ئەخمەتجاننىڭ جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ تۇتقۇن قىلىنىشىدىن ھەيران قالماقتا ئىكەن تۈنۈگۈن شۇ مەن بازار مالغا كېتىپ كەلسەم ئەكېتىپتىكەن ئۇ بالىنى نېمىگە ئەكەتكىنىنىمۇ ئۇقمىدۇق ئۇ بالىنىڭ ئۇ بالىنىڭ ھېچقانداق بىر ئۇندا بىر ناچار بىر ئىللەتلىرىمۇ يوق ئۇ بالىنى مەن بەش يىل بولدى بىللە تىجارەت قىلىۋاتقانغا بۇرۇنمۇ تونۇيتتۇم ئەمدى. ناھايتى ياخشى بالا ئۇ بىر ئادەمگە بىر ئازار بېرىدىغان ئۇنداق بىر ئادەمگە مۇنداق يامانلىق قىلىدىغان مۇنداق بالا ئەمەس ئۇ قولىدىن كەلسىلا ئىش قىلىپ ئۇيغۇرلارغا ياخشىلىق قىلىدىغان شۇنداق ياخشى بالا ئۇ ئۇنىڭدە قالايمىغان گەپلەرنى قىلىپ ئاينداق نېمە قىلىۋېتىپتۇ تورلاردا باقسام مېنىڭ ئىسمىممۇ تۇرىدۇ ئۇ شېرىكىنىڭ ئۆزىدە ئىزچىل ياخشى تەسىرات قالدۇرۇپ كەلگەنلىكى ئۇنىڭ بىلەن بولغان بەش يىلغا يېقىن شېرىكچىلىك ھاياتىدا ئۇنىڭ ھېچقانداق بىر بىنورمال ھەرىكىتىنى بايقىمىغانلىقىنى بىلدۈردى.
قاغىلىقلىق بالا ئۇ. كىملىكىدىن نۇرئەخمەت ئۆمەر ئوغلى دەپ چىقىدۇ. مەن ئىستانبۇلغا كەلگەندە ئۇلار تاختىقەلئەدە بىر دۇكاندا ئىشلىگەن بالىلار ھېلىقى ھاجىلارنىڭ ۋىجىمىز ساتىدىغان دۇكان بارغۇ. كېيىن ئاندىن ئۇ بالىلار شۇ ھېلىقى مۇنداق ياستۇق بار كۆرپىنى تىكىپ زەيتۇنبۇرۇن بىر دۇكان ئاچقان. بىز سەفاكۆيدە دۇكان ئاچقان ئىدۇق بىز ئورتاق بولۇپ بىر يەردە ئاچتۇق بىر دۇكان. ئۇ يەردە ھەممە ئادەم تونۇيدۇ ئۇ بالىلارنى. مەن ھېلىقى كېچىسى مالغا چىقىمەن ئەمەسما، مال ئەكېلىمەن. ئەتىگىنى شۇ دۇكانغا كەلسەم شۇ دۇكاندىن ئەكېتىپتىكەن. قانداق بولۇپ مەنمۇ ئۇقماي قالدىم شۇ. بىز يەنە يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال كۈنى گۇماندارلاردىن بىرسى دەپ قارىلىۋاتقان مۇھەممەت ئابدۇللانىڭ قېينىئاكىسى بىلەن ئالاقىلاشتۇق. ئۇ مەمەت ئابدۇللانىڭ سوتقا چىقىرىلغان چىقىرىلمىغانلىقىغا دائىر سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرمىگەن بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ جاسۇسلۇق گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلمىدى ئۇ سوئالىمىزغا قايتۇرغان يازما ئىنكاسىدا سىز بىلەن قايتا ئالاقىلىشىمەن دېگەن بولسىمۇ ئەمما ھازىرغا قەدەر قايتا ئالاقىلاشمىدى مەلۇم بولۇشىچە ئاتا ئانىسى قاغىلىقلىق بولغان مەمەت ئابدۇللانىڭ تۈركىيە پۇقراسى بولغان بىر ئىنىسى سىڭلىسى ۋە سىڭلىسىنىڭ يولدىشى بىر قانچە يىل ئاۋۋال يۇرتى قاغىلىققا بارغاندا تۇتقۇن قىلىنغانىكەن نۆۋەتتە ئۇلارنىڭ ھازىرمۇ قاغىلىقتا ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا بۇ دېلو تۈركىيە قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگانلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم كىشىلەرنى خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا باغلاپ تۇتقۇن قىلىشى شۇنداقلا بۇنى تاراتقۇلاردا ئاشكارا ئېلان قىلىشى ھېسابلىنىدۇ تۈرك ئادۋوكاتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە تەپسىلاتى مەلۇم بولمىغان ۋە سۈرۈشتە قىلىنىش باسقۇچىدىكى بىر دېلوغا باھا بېرىش مۇۋاپىق بولمىسىمۇ لېكىن تەپتىش دائىرىلىرىنىڭ بىر كىشىنى تۇتقۇن قىلىشى چوقۇم مەلۇم سەۋەبلەرگە تايىنىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرمەكتە. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلار ئىشلىرىغا يېقىندىن ئارىلىشىپ كېلىۋاتقان كىشىلەردىن ھاجى بايرام ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى، ئادۋوكات ئىلياس دوغان يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى: چوقۇم ئېنىق بىر ئۇچۇر بولۇشى كېرەك، بۇنداق بولمىسا تۇتقۇن قىلىشقا بولمايدۇ، كىشىلەرگە قارشى ئېنىق بىر نەرسە بولغاندا تۇتقۇن قىلىنىدۇ. مەيلى تۈرك پۇقراسى بولسۇن ياكى چەت ئەللىك بولسۇن چوقۇم بىر سەۋەبى بولۇشى لازىم كىشىلەر بىر جىنايەت سادىر قىلغانلىقى ياكى جىنايەتكە كىرىدىغان بىرەر ھەرىكىتى بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنالايدۇ لېكىن تۇتقۇن قىلىنىپ قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن قويۇپ بېرىلىشىمۇ مۇمكىن بىراق پروفېسسور ئىلياس دوغان سوت مەھكىمىسى تۇتقۇنلارنىڭ سوتلىنىشى ئۈچۈن ئۇلار ھەققىدىكى دەلىللەرنىڭ يېتەرلىك ياكى ئەمەسلىكىگە قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئىلياس دوغان بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. قانچىلىك تۇتۇپ تۇرۇلۇشى ئوخشىماسلىقى مۇمكىن. بەزىدە ئىككى كۈندىن كېيىن قويۇپ بېرىلىشى، بەزىدە بىر ئاي ياكى بىر قانچە ئاي، ھەتتا بىر قانچە يىل تۇتۇپ تۇرۇلۇشىمۇ مۇمكىن. يەنى ئۇلار تۈركىيەگە قارشى بىر ئىش قىلغان بولسا، تېخىمۇ ئۇزۇن تۇتۇپ تۇرالايدۇ. بۇنىڭغا ئېنىق بىر نەرسە دېيىش ئۈچۈن دېلونى تەپسىلىي بىلىشكە توغرا كېلىدۇ. تۈركىيەدە ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ كېلىۋاتقان يەنە بىر ئادۋوكات ئابدۇلھالىم يىلمازنىڭ يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال قەيت قىلىشىچە بۇ كىشىلەرنىڭ خىتايغا جاسۇسلۇق قىلىش گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنغىنىغا قارىغاندا ئۇلارنىڭ بىر مەزگىل تەقىب قىلىنغان بولۇشى ئېنىق ئىكەن ئىككى كۈندىن بۇيان بۇنىڭغا دائىر خەۋەرلەر بېرىلدى، لېكىن دېلونىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇماتىم يوق. شۇ ئاندا بۇنىڭدىن خەۋەردارمۇ بولالمايمىز. بىراق شۇنى دېيىشكە بولىدۇ، ئېنىقكى ئۇلارنىڭ گۇمانلىق ھەرىكىتى ۋە ياكى ئېيتىلغىنىدەك بولغان بولۇشىمۇ مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن ساقچىلار ھەرىكەتكە ئۆتكەن. ئۇنىڭدىن كېيىن تەپتىش مەھكىمىسىمۇ بۇ كىشىلەر ھەققىدە قانۇنىي رەسمىيەتلەرنى بېجىرىپ مەھكىمىگە سۇنغان ۋە مەھكىمە تۇتقۇن قىلىش قارارى چىقارغان بولۇشى مۇمكىن. شۇنىسى روشەنكى بۇ كىشىلەرنىڭ خىتاي ئىستىخباراتىغا باغلىنىشلىق دەپ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئېنىق ئابدۇلھالىم يىلمازنىڭ ئېيتىشىچە بۇ تۇتقۇن خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى ئىستىخبارات پائالىيتىگە مۇناسىۋەتلىك تۇنجى ھەرىكەت ئەمەسكەن ئۇ ئۆتكەن يىلىمۇ بەزى ئۇيغۇرلارغا سۇيىقەست قىلىش گۇمانى بىلەن نۇرغۇن كىشىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى خىتاينىڭ تۈركىيەدە كۈچلۈك جاسۇسلۇق پائالىيىتى بارلىقىنى بىلدۈردى. ئابدۇلھالىم يىلماز مۇنداق دېدى. ئېنىق بولغىنى شۇكى، خىتاي ئىستىخباراتى تۈركىيەدە ھەددىدىن زىيادە پائالىيەت ئېلىپ بارماقتا. يىگىرمە بەش يىلدەك بولۇپ قالدى، مەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشىنى قىلىۋاتقىنى. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىمۇ راھەت ئەمەس شۇ سەۋەبتىن بەزىدە باشقىلاردىنمۇ گۇمان قىلىدۇ ئۆتكەن يىلى خىتاي ئىستىخباراتىغا مۇناسىۋەتلىك بىر ھەرىكەت ئېلىپ بېرىلىپ نۇرغۇن كىشى تۇتقۇن قىلىنغان يەنى بەزى ئۇيغۇرلارغا سۇيىقەست قىلىنىدىغانلىقى گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىش بولغان بۇلارنىڭ ئىچىدە تۈرك پۇقراسى بولغان كىشىلەرمۇ بار ئىدى ئالتە گۇماندارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى خىتاينىڭ تۈركىيىدىكى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قوغداش چۇقانى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا يۈز بەردى ئىسپانىيىدىكى قوغدىغۇچىلارنى مۇداپىئە قىلىش تەشكىلاتىنىڭ ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا خىتاينىڭ تۈركىيىدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇرلارغا، بۇ دۆلەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇچۇرى بىلەن تەمىنلەش توغرۇلۇق قانداق بېسىملارنى ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغان. بۇ دوكلاتتا ئاساسەن مۇشۇ خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ، كونسۇلخانا ۋە ئەلچىخانىلىرىنىڭ، خىتايدىكى ھەر قايسى خىزمەت كومىتېتلىرىنىڭ، مەھەللە باشقۇرۇش كومىتېتلىرىنىڭ چەت ئەللىك ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئۇچۇر مەلۇماتلارنى قانداق يىغىدىغانلىقى، بۇ يىغىلغان ئۇچۇر مەلۇماتلار ئارقىلىق چەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىش ھەرىكەتلىرىنى، ئوقۇشىنى، تىجارىتىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقى ھەم بۇنىڭ بىلەن قالماي، تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنى بىر بىرى ھەققىدە ئۇچۇر تەمىنلەشكە قىستىغانلىقى قاتارلىق مەلۇماتلارنى بەرگەن ئىدۇق.
يالقۇن ئۇلۇيول قوغدىغۇچىلارنى مۇداپىئە قىلىش تەشكىلاتى بىلەن ھەمكارلىشىپ بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، تەكىتلىشىچە، خىتاي دائىرىلىرىگە بېرىلگەن كىچىككىنە ئۇچۇرمۇ شپىيونلۇقنىڭ باشلانغۇچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىنكەن.
خىتاي دائىرىلىرىگە كىچىك بولسىمۇ بېرىلگەن ھەر بىر ئۇچۇر ئەسلىدە شپىيونلۇقنىڭ باشلانغۇچى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئۇچۇرلار بارغانسېرى خەتەرلىكلىشىشكە، تېخىمۇ سەزگۈر تېمىلارغا مېڭىشقا باشلايدۇ. خىتاي دائىرىلىرى بىلەن داۋاملىق ئالاقىنى ئورنىتىپ تۇرغان ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ تەلەپ قىلىدىغىنىمۇ جىقلايدۇ ھەم ئۇلارنىڭ قولىدىكى پاكىتمۇ جىقلاپ ماڭىدۇ. شۇڭلاشقا مۇشۇ خىتاينىڭ ئۇرۇنۇشلىرى يەنە بىر جەھەتتىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە توپلىغان مەلۇماتلىرىنىڭ تېخىمۇ كېڭىيىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دەپ قارايمەن. تۈركىيەنىڭ ئالتە كىشىنى تۇتقۇن قىلىشى بۇنىڭدىن بىر قانچە ھەپتە ئاۋۋال خىتايدا تۇرۇشلۇق تۈركىيە باش ئەلچىسى ئىسمائىل ھەققى مۇسانىڭ ئۈرۈمچىدە زىيارەتتە بولۇشىنىڭ ئارقىسىدىن يۈز بەرگەن. شۇ قېتىملىق زىيارەتتە ما شىڭرۇي ئىسمائىل ھەققى مۇسا بىلەن كۆرۈشۈپ شىنجاڭنىڭ ئۈچ خىل كۈچلەرگە زەربە بېرىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭدىن سىرت بۇ تۇتقۇن يەنە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ ئۆتكەن ھەپتىدىكى ئاخبارات يىغىنىدا تۈركىيەدىكى بىر چېركاۋغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىنى ئۇيغۇرلارغا باغلاشقا ئۇرۇنۇشىنىڭ ئارقىسىدىن ئوتتۇرىغا چىققان
گېرمانىيەنىڭ ئەڭ ئىلغار ماشىنا ئادەم شىركىتى بولغان نائورا روباتىكسنىڭمۇ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. بۇ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىشى سەۋەبلىك BASF-تىن كېيىن خىتايدىن چېكىنىشنى ئاشكارا جاكارلىغان ئىككىنچى گېرمانىيە شىركىتى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. گېرمانىيە ئاخباراتلىرىدا بۇ ھەقتە غۇلغۇلا پەيدا قىلغان مۇھىم ئۇچۇرلار توغرۇلۇق گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
يېقىندىن بۇيان فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ نۇرغۇنلىغان ئاپتوموبىللىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق زاپچاسلارنى ئىشلەتكەنلىكى سەۋەبلىك ئامېرىكا تاموژنىسىدا تەكشۈرۈش ئۈچۈن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى گېرمانىيەدىكى جىددىي مۇنازىرىلەرنىڭ بىرىگە ئايلانغان ئىدى ئەمدى گېرمانىيەنىڭ ئەڭ ئىلغار ماشىنا ئادەم شىركىتى بولغان نويرا روبوتىكسنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغانلىقى يەنە بىر مۇھىم خەۋەر سۈپىتىدە دىققەتنى تارتتى بۇ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ خىمىيە سانائىتى ماگناتى بولغان ب ئا س ف ئالدىنقى كۈنلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىپ قېلىپ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغاندىن كېيىن خىتايدىن چېكىنىشنى ئاشكارا جاكارلىغان ئىككىنچى گېرمانىيە شىركىتى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسى يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال ئېلان قىلغان يەنىلا گېرمانىيەدە ئىشلەپچىقارغان ياخشىمۇ گېرمانىيەدىكى ئالدىنقى قاتاردىكى ماشىنا ئادەم شىركىتى خىتايدىن چېكىندى ناملىق خەۋەرگە ئاساسلانغاندا مەركىزى گېرمانىيەنىڭ بادېن ۋۈرتېمبېرگ شتاتىغا جايلاشقان نويرا روبوتىكس ناملىق بۇ شىركەت سۈنئىي ئىدراك بىلەن ماشىنا ئادەمنى بىرلەشتۈرۈشتە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى ئارقىلىق دۇنياغا تونۇلغان ئەڭ ئىلغار ماشىنا ئادەم شىركەتلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ خىتايدا تۆت خىل ئەقلىي ئىقتىدارلىق ماشىنا ئادەم ئىشلەپچىقىرىدىغان شىركىتى بار ئىكەن. بۇ شىركەتلەر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرىدىكى خىتاي ماشىنا ئادەم شىركىتى ناملىق بىر شىركەت بىلەن ھەمكارلىق ئورناتقان. بىراق بۇ خىتاي شىركىتى ۋەدە قىلغان مەبلەغ بىلەن تەمىنلىيەلمىگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتايدىكى سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋەزىيەتنىڭ بارغانسېرى ناچارلىشىشى خەتەرلىك بىر ئامىلغا ئايلانغان. نويرا روبوتىكسنىڭ دىرېكتورى داۋىد رېگېرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گەرچە ئۇلار گېرمانىيەدە ئېنېرگىيە تەننەرخى يۇقىرى بولۇشتەك رىقابەتلەرگە دۇچ كەلسىمۇ، يەنىلا گېرمانىيەدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ سۈپەت ئۆلچىمى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەلەپلىرىگە ئۇيغۇن بولىدىكەن ھەمدە دۇنيانىڭ ئىشەنچى ۋە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىدىكەن. بۇ سەۋەبتىن ئۇلار خىتاي ماشىنا ئادەم شىركىتىنىڭ قولىدىكى بارلىق پاي چېكلىرىنى سېتىۋېلىپ، خىتاي بىلەن بولغان بارلىق باغلىنىشنى ئۈزگەن ۋە شىركەتلىرىنى گېرمانىيەگە قايتۇرۇشقا باشلىغان. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بارغانسېرى چىڭىيۋاتقان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىغا، شۇنداقلا گېرمانىيەنىڭ ئىلغار تېخنولوگىيەلىك مەھسۇلاتلىرىغا باشقىلارنىڭ مەبلەغ سېلىشىنى قىيىنلاشتۇرۇش نىزاملىرىغا ئۇيغۇنلاشقانلىق بولىدىكەن. نويرا روبوتىكس شىركىتى خىتايدىن چېكىنىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبلەرنىڭ قاتارىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ، بىراق يۈز بەرگۈسى خەتەرلەردىن ساقلىنىشنى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مۈشكۈلاتلاردىن قۇتۇلۇشنى كۆزدە تۇتقانلىقىدىن بېشارەت بەرگەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نويرا روبوتىكس شىركىتىنىڭ خىتايدىن چېكىنىشىدە تۈرلۈك سەۋەبلەر بولسىمۇ، ئەڭ مۇھىم سەۋەب يەنىلا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ئىكەن.
بۇ يەردە بىر قانچىلىغان سەۋەبلەرنىڭ بولۇشى ئېنىق، ئەمما مۇشۇ سەۋەبلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەبلەرنىڭكى بىرسىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرەلەيمىز. گېرمانىيەدىن ئېلىپ ئېيتساق، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى كۈچكە ئىگە بولغاندىن باشلاپ، گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ساھەسىدە گېرمانىيەنىڭكى دۆلەت ھالقىغان شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە بولغان چېتىشلىقى ناھايىتى قاتتىق مۇنازىرە تېمىلىرىنىڭ بىرسى بولماقتا ۋە بۇ بۇ شىركەتلەرگە نوقۇل ھالدا سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەرەپتىن جامائەت پىكرى بېسىم ھاسىل قىپلا قالماستىن، شىركەتلەرگە قانۇنىي جەھەتتىن بېسىملارمۇ ئېغىرلاشتى.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيەنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۈزۈلۈپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يولغا قويۇلغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ خىتايدىكى گېرمانىيە شىركەتلىرىگە بەرگەن ئاياش مۆھلىتى ئاخىرلاشقان بولۇپ، گېرمانىيە شىركەتلىرى ئەمدى بۇ قانۇنغا بويسۇنۇش مەجبۇرىيىتىدە قالىدىكەن. بۇ قانۇندا بۇ شىركەتلەرگە بىۋاسىتە قاتتىق بىر ئىقتىسادىي بېسىم بولۇپ كەتمىسۇن دەپ بۇ شىركەتلەرگە بىر ئاياش مۇددىتى بەرگەن ۋە بۇ يىل دۆلەتنىڭكى ئاياش مۆھلىتىنىڭكى توشۇشىغا ئەگىشىپ ئەمەلىي نەتىجىسىنىڭكى ئەمەلىيەتتە كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمىز. ئۆتكەن بىر قانچە يىللاردىن بۇيان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭكى ھەمكارلاشقۇچىلىرىنىڭكى ئېلىپ بارغان ئىزچىل تىرىشچانلىق نەتىجىسىدە شەكىللەنگەن قانۇن رامكىسى مانا ئەمدى رەسمىي بۇ شىركەتلەرگە تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ، گېرمانىيەدىن ئىبارەت بىر قانۇن دۆلىتىنىڭكى قانۇنلىرىغا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىش مەجبۇرىيىتى بار، مۇشۇ نۇقتىدىنمۇ بۇ ھازىر مەيدانغا كەلگەن بۇ تەرەققىيات يۈزلىنىشىنىڭكى كېيىنكى يىللاردا تېخىمۇ كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى كۆرسىتىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنەلەيمىز.
ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، يالغۇز گېرمانىيەدىلا ئەمەس، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا خىتايدىن چېكىنىپ چىقىش يۈزلىنىشى باش كۆتۈرمەكتە ئىكەن.
بىرىنچىسى، خىتاينىڭ غەرب دېموكراتىك قىممەت قارىشىدىكى دۆلەتلەرگە قارشى بولغان دۆلەت تۈزۈلمىسى. ئىككىنچىسى، خىتاي دۆلىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشى، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى. ئۈچىنچىسى، خەلقئارا تەرتىپ ۋە پىرىنسىپلارنى بۇزۇپ، ئۆزىنىڭ دىكتاتور دۆلەت سىستېمىسىنى خەلقئارادا كۈچەپ بازارغا سېلىش تۆتىنچىسى، رۇسىيە ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغاندىن بۇيان دۇنيا ئېقىمىغا قارشى تەرەپتە تۇرۇپ، رۇسىيەنى ھەر جەھەتتىن قوللىشى، غەرب دۆلەتلىرىنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشىغا سەۋەب بولۇۋاتقان ئاساسلىق ئامىللار دېيىشكە بولىدۇ. يىغىنچاقلاپ ئېيتقان ۋاقتىدا، غەرب ئەللىرى نۆۋەتتە يۇقىرى پەن-تېخنىكا ساھەسى، ھەربىي سانائەت جەھەتتە خىتايدىن پۈتۈنلەي

بىر قىسمى خىتايدىن پۈتۈنلەي چېكىنىپ چىققان. خىتايدىكى يەنە قىرىق تۆت پىرسەنت گېرمانىيە شىركەتلىرى چېكىنىپ چىقىش ئالدىدا تۇرماقتىكەن. ھازىر خىتايغا مەبلەغ سېلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان بىر قىسىم گېرمانىيە شىركەتلىرى بولسا دەسمايىسىنى قايتۇرۇۋېلىپ پايدىسىنى مەبلەغ قىلىپ سېلىۋاتقان شىركەتلەر ئىكەن. ئۇلارنىڭ يەنە ئىككى يىل خىتايدىن نەپ ئېلىشقا ئۇرۇنۇش ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا سېلىۋاتقان مەبلىغى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاران ئوتتۇز ئۈچ مىليارد دوللارغا يېتىپ تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار BASF تىن كېيىن گېرمانىيىنىڭ نويرا روبوتكس شىركىتىنىڭمۇ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيەنىڭ گازىئانتېپ شەھىرى ئۈرۈمچى بىلەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى دوستلۇق ئورناتقان شەھەر ھالبۇكى شەھەرلىك ھۆكۈمەت بۇلتۇر كۈزدە ئېچىلغان گاللە باغچىسىدە خىتاي تۈركىيە دوستلۇقىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە خىتاي راۋاقلىرىنى ئورناتقان بۇ زىيارەتچىلەردە نارازىلىق قوزغىغان مەزكۇر باغچىدا ياپونىيە، گوللاندىيە ۋە خىتاي باغچىلىرىغا ئورۇن بېرىلگەن ئىكەن. شەھەر باشلىقى نامزاتى ياشار ساغلام ئەپەندى بولسا، سايلامدا ئۇتۇپ چىقسا ئۆزىنىڭ خىتاي باغچىسىنى تاقىۋېتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. خەۋەر تەپسىلاتىنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەنىڭ تۆتىنچى چوڭ شەھىرى بولغان گازىئانتېپ شەھەرلىك ھۆكۈمەت سالدۇرغان گاللە باغچىسىنىڭ ئىچىدە چوڭ خىتاي باغچىسىغا ئورۇن بېرىلىشى كىشىلەرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىدى. شەھەر باشلىقى نامزاتى ياشار ساغلام ئەپەندى خىتاي بىز تۈركلەرنىڭ ئۈچ مىڭ يىللىق دۈشمىنى دېدى ۋە ئۆزىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىكى سايلامدا ئۇتۇپ چىقىپ، گازىئانتېپ شەھەر باشلىقى بولسا خىتاي باغچىسىنى تاقىۋېتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى تۈركىيە بىلەن ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق كېلىشىمى تۈزگەندىن كېيىن، تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، شەھەر، ئىدارە، جەمئىيەت ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى بىلەن دوستلۇق ئورنىتىشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كەلمەكتە.

چۈنكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مەركىزى ۋە ئۇيغۇرلار شەھىرى بولغان ئۈرۈمچى بىلەن دوستلۇق ئورناتقان بۇ شەھەرگە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مودېللىرى ئەمەس، بەلكى خىتاي مەدەنىيىتى مودېل بولغان راۋاق ۋە باشقىلار سېلىنغان ئىدى. بىز مەزكۇر باغچە توغرىسىدا تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن گازىئانتېپ شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئاخبارات خىزمەتلىرىگە مەسئۇل خادىمى تۈلاي خانىمغا تېلېفون قىلىپ، مەزكۇر باغچە توغرىسىدىكى سوئالىمىزنى يەتكۈزدۇق. تۇلاي خانىم شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى دېگەن بولسىمۇ، لېكىن تېخىچە جاۋاب قايتۇرمىدى.
بىر ئۆنجە بىر مۈدۈرۈمۈزلە گۆرۈشەجەيىز، ھانگى ئاركاداشىمىزى ئۇيگۇن گۆرۈرسە ئو سىزى زاتەن ئىلەتىشىمە گەچەجەك. ئۈچىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان سايلامدا شەھەر، رايون، ناھىيە، كەنت ۋە يېزا باشلىقلىرى سايلاپ چىقىلىدۇ. بۇ قېتىمقى سايلامدا گازىئانتېپ شەھەر باشلىقلىقىغا نامزات بولغان ئادۋوكات ياشار ساغلام ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي مىللىتىنىڭ تۈركلەرنىڭ ئۈچ مىڭ يىللىق دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىغا زۇلۇم قىلىۋاتقان خىتاينىڭ باغچىسىنى تاقىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۈچ بىن يىلدىر بىزىم ئەن بۈيۈك دۈشمانىمىز چىندىر يەنى. كۈلتۈرۈمۈزۈن دە دۈشمانى چىندىر. ئۈچ مىڭ يىلدىن بۇيان خىتاي بىزنىڭ دۈشمىنىمىز. خىتاي بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنىڭمۇ دۈشمىنىدۇر. بىلگە خاقانىمىز ئورخون ئابىدىسىدە خىتاينىڭ يۇمشاق يىپىكىگە، شېرىن سۆزىگە ۋە سوۋغاتلىرىغا ئالدانما دەپ يازدۇرغان. بۇ بىر مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇن تاشقا ئويۇپ يېزىلغان. بۈگۈنمۇ ئوخشاش بۇ يەردە بىز بىلەن دوست بولۇپ، خىتاي مەدەنىيىتىنى تونۇتۇشقا تىرىشىۋاتقان خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى يوق قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. شۇڭا مەن شەھەر باشلىقى بولۇپ سايلانسام ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىمەن. بىز ئون يەتتىنچى فېۋرال كۈنى مەزكۇر خىتاي ئۇسلۇبىدىكى باغچىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىپ، مىكروفونىمىزنى باغچىدا ئايلىنىۋاتقان خەلق ئاممىسىغا سوزۇپ، ئۇلارنىڭ پىكىر قاراشلىرىنى ئالدۇق. ياۋۇز ئەنەس ئەرەنلەر نامىدىكى بىر ياش، بۇ باغچىنى ئايلىنىۋېتىپسىز، نېمىلەرنى ھېس قىلىۋاتىسىز دېگەن سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى.
گۈزەل بۇلدۇم، بەيەندىم. شاڭگاي بۈيۈك شەھەر بەلەدىيەسى ياپمىش گىبى ھاۋاسىنى يانسىتىيور. خۇددى شاڭخەيدىكى باغچىدا ئايلىنىۋاتقاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن. مەدەنىيەتلەرنى چۈشىنىش ئۈچۈن ياخشى بوپتۇ دەپ ئويلايمەن. مەخمۇت قەشقىرىنى ۋە ئۇيغۇرلارنى بىلەمسىز؟ دېگەن سوئالىمىزغا.
تۈركۈم. دىۋانى لوگاتى تۈركۈن يازارى كاشگارلى مەخمۇت.
مەن تۈرك. تۈرك تىللار دىۋانىنى يازغان مەخمۇت قەشقىرىنى بىلىمەن. ئۇيغۇرلارنىمۇ بىلىمەن. ئۇلار ھازىر خىتاينىڭ زۇلۇمى ئاستىدا. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا زۇلۇم سېلىۋاتسا. بۇ يەردە خىتاي باغچىسىنى سېلىش توغرىمۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى.
يا بۇ دوغرۇ مۇ؟ بەنىم فىكرىمدە دەيىل. چۈنكى كۈلتۈر ئولاراك بىر يەرە ئائىتتىر، ئونۇن كالدىرىلماز يا دا ئو كۈلتۈر ئورايا ئائىتتىر، ھەر نە ئولۇرسا ئولسۇن.
مەنچە توغرا ئەمەس. چۈنكى بىر مىللەتنى ياكى ئۇنىڭ مەدەنىيىتىنى يوق قىلىۋېتىش توغرا ئەمەس. نېمە بولسا بولسۇن، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ مەدەنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىش كېرەك. خىتاي ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مەۋجۇدىيىتىگە ھۆرمەت قىلىشى كېرەك. ئوكتاي سومرو ئىسىملىك بىر كىشى خىتاي باغچىسى ئىچىدە سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
يەنى شۆيلە بەنجە دوغرۇ دەيىل. بىز تۈرك مىللەتى ئولاراك باشقىلارنىڭ كۈلتۈرلەرىنە، گەلەنەكلەرىنە، دىنلەرىنە، ھەر شەيلەرىنە سايگىلى ئىنسانلارىز.
مېنىڭچە بۇ يەرگە خىتاي باغچىسىنى سېلىش توغرا ئەمەس. بىز تۈرك مىللىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن باشقا مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتى، تىلى، دىنى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىگە ھۆرمەت قىلىمىز. خىتاينىڭ ئۇيغۇر تۈركلىرىنى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى يوق قىلىش سىياسىتى توغرا ئەمەس. ئۇلارمۇ باشقا مىللەتلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقىغا ھەم مەدەنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىشى، دەپسەندە قىلماسلىقى كېرەك. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى گازىئانتەپ شەھەر باشلىقى فاتما شاھىن خانىمنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلەن مەزكۇر باغچىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن ۋە رەسمىي خەلق ئاممىسىنىڭ ئېكسكۇرسىيە قىلىشىغا ئېچىلغان. شەھەرلىك ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ باغچىغا گاللە، يەنى ئىشىك نامى بېرىلگەن بولۇپ، باغچىدا ياپونىيە،

گازىئانتەپ شۆبىسىنىڭ رەئىسى، گازىئانتەپ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىسادشۇناسلىق كەسپى پىروفېسسورى مۇستافا مەتە ئەپەندى شەھەرلىك ھۆكۈمەت باشلىقىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن بىخەۋەر ئىكەنلىكىنى، شۇڭا بۇ باغچىنىڭ ياسالغانلىقىنى، ilgiri sürdü. O mundak dedi.
Bilinçsizdir yani mümkün değil sanmıyorum. Yani öyle bir bilinci olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse başkana da söyleriz.
Bu ansızlık bilen Şarkı Türkistan'ın növbetdeki iğir vaziyetini bilmeyi turup yasalgan bağçı dep oylayman. Biz bu meseleni şehir başlığı ve muavin başlıklarına yetkizimiz. Türkiye'nin en çok kademi tarihi iki şehirlerden biri olan كونيا شەھىرىنىڭ مېرام رايونلۇق ھۆكۈمەت ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى خىتاينىڭ يۆشياۋ شەھىرى بىلەن دوستلۇق ئورناتقاندىن كېيىن مەزكۇر رايوندىكى بىر باغچىغا يۆشياۋ باغچىسى دەپ ئىسىم قويغان ئىدى. كونيادىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ نارازىلىق بىلدۈرۈشى نەتىجىسىدە شەھەرلىك پارلامېنتتا مۇزاكىرە قىلىنىپ، ئاخىرىدا خىتاينىڭ يۆشۇ شەھىرىنىڭ ئىسمى قويۇلغان باغچىنىڭ ئىسمىنى مەھمۇد قەشقەرى باغچىسى دەپ ئۆزگەرتىش قارار قىلىنغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال كۈنى خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان يېزا ئىگىلىك جەھەتتىكى كۈچلۈك دۆلەت بولۇش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ تۆھپىسى بولۇشى كېرەك ناملىق ماقالىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشتىكى ئىستراتېگىيەلىك ئارقا سەپ قىلىشى تەكىتلەنگەن.

يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال كۈنى خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىدە يېزا ئىگىلىك جەھەتتىكى كۈچلۈك دۆلەت بولۇش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ تۆھپىسى بولۇشى كېرەك ماۋزۇلۇق ئوبزورچە ماقالىسى ئېلان قىلىندى ماقالىنىڭ مەزمۇنىدىن قارىغاندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ نۆۋەتتە تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنىڭ يەنىمۇ كېڭىيىپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىدا خىتاي بويىچە بىرىنچى قاتارغا ئۆتكەنلىكى بايان قىلىنغان ماقالىدە يەنە ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشتىكى ئىستراتېگىيەلىك ئارقا سەپ قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش تەكىتلەنگەن شۇنداقلا بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدا يېزا دېھقان ۋە دېھقانچىلىقتىن ئىبارەت ئۈچ مەسىلىنى ياخشى ھەل قىلىش كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي ئۆتكەن يىلى ئاۋغۇستتا ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە ئالاقىدار بىر دوكلات ئېلان قىلغان. مەزكۇر دوكلاتتا خىتايدىكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئاشلىقنىڭ تۆت يۈز سەكسەن كىلوگىرامدىن ئاشىدىغانلىقى، بۇنىڭ تۆت يۈز كىلوگىراملىق خەلقئارا ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەنلىكى بايان قىلىنغان. مۇشۇ بويىچە ئېيتقاندا، خىتاينىڭ زاپاس ئاشلىق مىقدارى خىتايدا يۈز بېرىدىغان تاسادىپىي ۋەقەلەردىن ئامان قېلىشتا يېتەرلىك دېيىشكە بولىدۇ. ئۇنداقتا، خىتاي نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشتىكى ئارقا سەپ بازىسىغا ئايلاندۇرماقچى بولىدۇ؟ خىتاي ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان ئاتالمىش يېزا- كەنتلەرنى روناق تاپقۇزۇش، نامراتلىقنى تۈگىتىش قاتارلىق ناملاردا كۆپلىگەن ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەرلىرىنى تارتىۋېلىپ، كەسىپ ئالماشتۇرۇش نامىدا خىتاي كارخانىلىرىنىڭ قۇل ئىشچىلىرىغا ئايلاندۇردى. يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇيغۇر ئېلىدىكى تېرىلغۇ يەرلەرنى كېڭەيتىش ئۈچۈن تىرىشتى. بۇ ھەقىقەتەن بىر بىرىگە زىت ئىش بولۇپ كېڭەيتىلگەن يەرلەردە دېھقانسىز تېرىقچىلىق قىلغىلى بولمايتتى تېخىمۇ ھەيران قالارلىقى بەزى خەۋەرلەردە تەكلىماكان قۇملۇقىنى تېرىلغۇ يەرگە ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنى ئالتە ھەسسە چوڭايتقىلى بولىدىغانلىقىمۇ ئوتتۇرىغا چىقتى دېمەك خىتاينىڭ ئاشلىققا بولغان ئېھتىياجى ھەتتا تەكلىماكان قۇملۇقىنى تېرىلغۇ يەرگە ئايلاندۇرۇش دەرىجىسىگە بېرىپ يەتكەن ئاشلىققا بولغان ئېھتىياج پەقەتلا تەبىئىي ئاپەتلەرگە تاقابىل تۇرۇشنى نىشان قىلمىغانلىقى ئېنىق. شۇنداقكەن، بۇنىڭ ھەقىقىي سەۋەبى زادى نېمە؟ دەرۋەقە، نۆۋەتتىكى خەلقئارا ۋەزىيەتتە دۇنيا خاراكتېرلىك ئۇرۇشنىڭ باشلىنىپ قېلىش ئېھتىماللىقى ھەر ۋاقىت مەۋجۇت بولۇپ كۆرۈنمەكتە. چۈنكى، ياۋرو ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا شەرق ئاللىبۇرۇن ئۇرۇش قاينىمىغا كىرىپ قالدى. ناۋادا تىنچ ئوكياندا ھەرقانداق سەۋەب بىلەن ئۇرۇش باشلىنىپ قالسا، ئۇ چاغدا دۇنياۋى ئۇرۇشنى توسۇپ قالىدىغان ھېچقانداق بىر كۈچ بولمايدۇ. ھالبۇكى، تىنچ ئوكياندىكى ئۇرۇش ئەڭ چوڭ ئېھتىماللىقتا خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشى بىلەن يۈز بېرىشى مۇمكىن. ئېنىقكى، تەيۋەننى ئىشغال قىلىش كوممۇنىست خىتاي ئۈچۈن مەۋجۇتلۇق ۋە كۈچلىنىشنىڭ ئاساسى ھېسابلىنىدۇ. بۇنداق بولۇشىدا تۆۋەندىكىدەك سەۋەبلەر بار. خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خىتايچە نامىدا جۇڭخۇا دېگەن بار بولسىمۇ، ئەمما ئۇ جۇڭخۇا مىنگو ئەمەس. جۇڭخۇا مىنگو تاكى بۈگۈنگىچە تەيۋەندە ئۆزىنى ساقلاپ كېلىۋاتىدۇ. گەرچە تەيۋەن بىلەن خىتاي ئارىسىدا بىر خىتاي كېلىشىمى بولسىمۇ، ئەمما بۇ كېلىشىم خىتاينىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىنىڭ كاپالىتى ھېسابلانمايدۇ. چۈنكى تەيۋەن تاسادىپىي بۇ كېلىشىمدىن ۋاز كېچىپ مۇستەقىللىق ئېلان قىلسا، ئۇ ھالدا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بىر قانۇنسىز ھاكىمىيەتكە ئايلىنىدۇ. ئۇ ھالدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق رايونلارغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتىكى قانۇنىي ئاساسى پۈتۈنلەي ئاغدۇرۇپ تاشلىنىدۇ. بۇ، ئەلۋەتتە، خىتاي ئۈچۈن قورقۇنچلۇق بىر ئاقىۋەت. ئەمما تەيۋەننى بېسىۋېلىش خىتاي ئۈچۈن ئېيتقاندا بىر ياقتىن ھاكىمىيەتنى قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلسا يەنە بىر تەرەپتىن ئامېرىكىغا بىۋاسىتە تەھدىت شەكىللەندۈرگۈدەك كۈچكە ئىگە قىلىدۇ چۈنكى تەيۋەن ياپونىيەدىن تارتىپ فىلىپپىن مالايسىيا ۋە ھىندونېزىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاراللار زەنجىرىگە جايلاشقان بۇ ئەھۋال خىتاينىڭ يادرو سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ تىنچ ئوكيانغا ئەركىن ھالدا كىرىشىگە توسقۇنلۇق پەيدا قىلىدۇ ئەگەر خىتاي تەيۋەننى بېسىۋالسا، ئۇ ھالدا تىنچ ئوكياندىكى بۇ ئارال زەنجىرى ۋەيران بولىدۇ ۋە خىتاي ئامېرىكا قۇرۇقلۇقىغا بىۋاسىتە تەھدىت پەيدا قىلالايدۇ. دېمەك، تەيۋەننى ئىشغال قىلىش خىتاي ئۈچۈن تولىمۇ مۇھىم. بولۇپمۇ ئۇكرائىنا روسىيە ۋە پەلەستىن ئىسرائىلىيە ئۇرۇشلىرى ئامېرىكا باشلىق غەرب دۇنياسىنى ئېغىر مۈشكۈلاتلارغا سېلىۋاتقان بۇ جىددىي ۋەزىيەت خىتاي ئۈچۈن تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىدىغان ئەڭ ياخشى پۇرسەت ھېسابلىنىدۇ. بۇ ۋەجىدىن شى جىن پىڭ ئۆتكەن يىلىلا خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنى ھەر ۋاقىت ئۇرۇش تەييارلىقىدا تۇرۇشقا چاقىرىق قىلغان ئىدى بىر قانچە كۈن ئاۋال گېرمانىيەنىڭ ميونخېن خەۋپسىزلىك يىغىنىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىمۇ تەيۋەننى چوقۇم بىرلىككە كەلتۈرىدىغانلىقىنى كەسكىن ئوتتۇرىغا قويدى دېمەك، ئۇيغۇر ئېلىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشتىكى ئارقا سەپكە ئايلاندۇرۇش خىتاي ئۈچۈن يېقىن كەلگۈسىدە يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بولغان ئۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر تەييارلىق دەپ قاراش ئەقىلگە خېلى ئۇيغۇن قاراش ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا يېزا ئىگىلىكى ۋە دېھقانلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىش نامىدىكى سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كەلگەن. قارىماققا بۇ سىياسەتلەر دېھقانلارنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش قىلىپ يۈرگۈزۈلگەندەك قىلسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى تېرىلغۇ يەرلىرىدىن ئايرىش ۋە ئۇلارنى يەرسىز، ياللانما ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلغانىدى. بۇ ۋەجىدىن، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار نوپۇسى ئەڭ كۆپ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا، دېھقانلارنى سانائەت ئىشچىلىرىغا ئايلاندۇرۇش قەدىمى كۈچەيگەن. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭنىڭ ئەمگەك بىلەن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش كاپالىتى ناملىق ئاق تاشلىق كىتابىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاتالمىش ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە دائىر ئىستاتىستىكىلىق مەلۇمات بېرىلگەن مەزكۇر ئاق تاشلىق كىتابتا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى يېزا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ سانى ئىككى مىليون بەش يۈز توقسەن مىڭ ئۈچ يۈز كىشى دېيىلگەن بۇنىڭ ئىچىدە جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى يېزا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى بىر مىليون ئالتە يۈز ئەللىك تۆت مىڭ يۈز كىشى بولۇپ، ئومۇمىي ساننىڭ ئاتمىش ئۈچتە سەكسەن ئالتە پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقى خاتىرىلەنگەن. دەرۋەقە، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئاتالمىش ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى شەكسىز. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ خىتاينىڭ تەيۋەننى بويسۇندۇرۇش ئارزۇسى بىلەن باغلىنىشلىقى بارلىقى تەبىئىي. چۈنكى، خىتاي ئۈچۈن ئىچكى جەھەتتىكى مۇقىملىقنى كاپالەتكە ئىگە قىلماي تۇرۇپ، تاشقى جەھەتتە ئۇرۇشقا تەۋەككۈل قىلغىلى بولمايدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشىمۇ خىتاينىڭ ئىچكى جەھەتتە خەۋپنى يوقىتىش مەقسىتى بىلەن ئوتتۇرىغا چىققان. دېمەك، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالدىن قارىغاندا، خىتايغا تەھدىت بولۇش خەۋپى ئاساسەن چوڭ ئەمەس. بۈگۈنكىدەك ئامېرىكا قاتارلىق غەربتىكى كۈچلۈك دۆلەتلەر بىلەن ئارىسى ئېچىلىپ، يېتىم قالدۇرۇلۇۋاتقان خىتاي ئۈچۈن تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش ئۆزىنى ساقلاپ قېلىش ۋە ئاتالمىش خىتاي چۈشىنى روياپقا چىقىرىشتىكى بىردىنبىر يول ۋە ئاخىرقى پۇرسەت بولۇشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ئەلۋەتتە ئاشلىق تەمىنلەشتىكى مۇتلەق بىخەتەرلىكنى قولغا كەلتۈرۈشكە جىددىي ئېھتىياج تۇيىدۇ دەرۋەقە خىتاينىڭ يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەشتىكى ئىستراتېگىيىلىك ئارقا سەپ بازىسىغا ئايلاندۇرۇش چاقىرىقلىرى دەل شۇنىڭ سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققانلىقى ئېنىق شۋېتسارىيەنىڭ لوگانو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتايغا كەسكىن نەزەر تېمىسىدىكى بىر ھەپتىلىك بىرلەشمە پائالىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىمۇ ئاڭلىتىلغان بولۇپ، بۇ پائالىيەتكىمۇ خىتاي پاراكەندىچىلىك ياراتماقچى بولغان مەزكۇر پائالىيەتكە ساھىبخانلىق قىلغۇچى لوگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەخپىسىدىن ۋىكتورىيە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ بىر ھەپتە جەريانىدا بەزى بىر گۇمانلىق خىتايلار نەق مەيدانغا كېلىپ، سىن ۋە رەسىمگە تارتقان. شۇنداقلا ۋىكتورىيە خانىمدىن بەزى سوئاللارنى سوراپ، پاراكەندىچىلىك سالغان ئىكەن. بۇ ھەقتە شىۋېتسارىيەدىن ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچى تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. شىۋېتسارىيەنىڭ لۇگانو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان لۇگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەخپىسى ساھىبخانلىق قىلغان چوڭ تىپتىكى تىپتىكى خىتايغا كەسكىن نەزەر تېمىسىدىكى بىر ھەپتىلىك بىرلەشمە پائالىيەت جەريانىدا ئۆزلىرىنى ساياھەتچى قىلىپ كۆرسەتكەن خىتايلار كېلىپ پاراكەندىچىلىك كەيپىياتى ياراتقان ئون سەككىزىنچى فېۋرال باشلانغان بۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيەت جەريانىدا لۇگانو شەھەر مەركىزىدىكى ئاسىلو سيانى كۇلتۇر مەركىزىنىڭ چوڭ زالىغا خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىنىڭ سىزما رەسىملىرى ۋە لاگېر تۇتقۇنلىرى رەسىملىرى تىزىلغان بولۇپ، فىلىم ئۆيىدە چەت ئەللىك مۇخبىرلار، مۇتەخەسسىسلەر ۋە بىناكارلارنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىكى جازا لاگېرى سىن فىلىملىرى توختىماي قويۇلغاندىن باشقا، لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق، گۈلباھار خاتىۋاجىلارنىڭ گۇۋاھلىق ۋىدىيولىرى ۋە لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ رەسىملىك ۋىدىيوسى چوڭ ئېكراندا قويۇلۇپ تۇرغانىدى. يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال بۇ پائالىيەتكە ساھىبخانلىق قىلغۇچى لۇگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەقپىسى، ۋەخپىسىدىن ۋىكتورىيە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ بىر ھەپتە جەريانىدا بەزى بىر گۇمانلىق خىتايلار نەق مەيدانغا كېلىپ رەسىم تارتقان ۋە سىنغا ئالغان شۇنداقلا ۋىكتورىيە خانىمدىن بەزى سوئاللارنى سوراپ پاراكەندىچىلىك سېلىشقا ئۇرۇنغان ۋىكتورىيە خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى بىز بىلەن ئورتاقلىشىپ مۇنداق دېدى was to different group of people. Uh, one man, that is a man that worked for the municipality in Lugano, I discovered after. that check one day all the exhibition and ask a few questions in reality. But the other day comes...
بۇ پائالىيەت باشلانغان دەسلەپكى كۈندىن باشلاپ بۇ يەرلىك ئەمەس خىتايلارمۇ كىرىپ كۆرۈشكە باشلىغانىدى كېيىنكى كۈنلەردە ئوخشاش خىتايلار بىر نەچچە قېتىم كەلدى بۇلاردىن بىرى مەندىن سوئاللارنى سوراشقا باشلىدى بۇ پائالىيەتنى نېمىگە تەشكىللىدىڭلار كىملەر ۋە قانچىلىك كىشى قاتناشتى دېگەندەك سوئاللارنى سورىدى چارشەنبە كۈنى يەنە كەلدى ۋە بۇ يەردىكى ئادەملەرنى رەسىم تارتىشقا ۋە سىنغا ئېلىشقا باشلىدى بىز بۇ ۋاقىتتا بۇلارنىڭ نورمال ئادەم ئەمەسلىكىنى ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدۇق ۋىكتورىيە خانىم يەنە سىز ئۇلارنى خىتاينىڭ جاسۇس گۇماندارلىرى دەپ قارامسىز دېگەن سوئالىمىزغا شۇنداق جاۋاب بەردى.
two guys checking all the exhibition and asked the girl at the door many questions about who was here, how many. لۇگانو بىر ساياھەت شەھىرى، ئەمما بۇ پەسىل ئاساسەن ساياھەتچى كەلمەيدىغان پەسىل. بۇ ئادەملەر ئۆزىنى ساياھەتچى دېگىنى بىلەن يۇقىرى سەۋىيەدىكى ئىنگلىزچە ئىتالىيانچىسىدىن بۇلارنىڭ نورمال ئادەملىكىگە كىم ئىشىنىدۇ يەنە بىرىگە بۇلارنىڭ سورىغان سوئالى بۇ يەردىكى كۆرگەن نەرسىلەر ھەققىدە ئەمەس بەلكى ئۇلار بۇنى تەشكىللىگۈچى تەشكىلات ۋە شەخسلەرنىڭ ئۇچۇرىنى سورىدى شۇنداقلا ئوغرىلىقچە سىنغا ئېلىشتى ۋە رەسىم تارتىشتى ئەمما بۇ پائالىيەت باشلىنىشتىن بۇرۇنلا بۇنداق نازارەت قىلىشلار باشلانغانىدى.

بۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيىتىمىز ناھايىتى ياخشى ئۆتتى، بىز ئۈچۈنمۇ، شۇنداقلا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ۋە تەشكىلاتلار ئۈچۈنمۇ ناھايىتى ياخشى بىر پائالىيەت بولدى، پائالىيەت جەريانىدا نۇرغۇن كىشىلەر كىرىپ نەق مەيداننى ئېكىسكۇرسىيە قىلدى ۋە سوئاللار سوراشتى، ھەممىدىن بەكرەك بىزنى خۇشال قىلغىنى فىلىم سالونىغا ھەر كۈنى مەكتەپلەر ئوقۇغۇچىلىرىنى سىنىپ بويىچە ئەكىلىپ كۆرسەتتى، ئەمما بۇ جەرياندا بەزى ئادەمنى راھەتسىز ئەمەلسىز قىلىدىغان ئىشلارمۇ يۈز بەرگەن بولدى. مەسىلەن، چارشەنبە، سەيشەنبە، دوشەنبە كۈنلىرى خىتاينىڭ ئادەملىرى كېلىپ، نەق مەيداندا رەسىم تارتىدىغان، ۋىدىيوغا ئالىدىغان ئىشلار يۈز بەردى. ۋىكتورىيەدىن ۋە باشقىلاردىن سوئاللارنى سوراپ، ئۇچۇر ئېلىشقا تىرىشتى. بۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيەتنىڭ بۈگۈنكى، يەنى يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرالدىكى پىروگراممىسىغا فىلىمدىكى شاھىتلارنى كۆرگۈچىلەر بىلەن بىۋاسىتە ئۇچراشتۇرۇش مەقسىتىدە فىرانسىيەدىكى لاگېر شاھىتى گۈلباھار خاتىۋاجى خانىممۇ تەكلىپ قىلىنىپ يېتىپ كەلگەنىدى فىلىم ئۆيىدە ئېكراندا ئۇنىڭ سەرگۈزەشتىلىرىنى كۆرگەن كىشىلەر ئارقا ئارقىدىن گۈلباھار خانىم بىلەن خاتىرە سۈرەتكە چۈشۈشتى ۋە كىتابىغا ئىمزا قويغۇزۇشتى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن گۈلباھار خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۈگۈن بۇ يەرگە شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇم ۋە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئاڭلاتقىلى كەلدىم دەيدۇ مەن بۈگەن ماۋۇ شۋېتسارىيەنىڭكى لوگانو شەھىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلارنىڭكى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ۋە باشقا نۇرغۇنلىغان تەشكىلاتلارنىڭكى بىرلىشىپ ئورۇنلاشتۇرۇشىدىكى چوڭ بىر ھەپتىلىك بىر پائالىيەت بوپتىكەنتۇق، شۇنىڭغا كەلگەنتىم. بۇ يەردە لاگېرلارنىڭكى ئىچىدىكى ئەھۋاللار تەسۋىرلەنگەن چوڭ چوڭ رەسىملەر، ئۇنىڭ كەينىدىن ماۋۇ. خىتاي ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى رەسىملەرنىڭ كۆرگەزمىلىرى يەنە نۇرغۇنلىغان شۇ لاگېرغا ئائىت ۋەقەلەر تەسۋىرلەنگەن كۆرۈنۈشلەر چوڭ ئېكراندا شۇ خىتاينىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت بېرىۋاتقان گۇۋاھلىقلارنى نەق مەيداندا كۆرسىتىۋېتىپتىكەنتۇق بۇنىڭغا كەپ قاتنىشىۋاتقان ئادەملەرمۇ شۇنچىلىك جىق ئەمدى مەن بۈگەن كەچتە ئۆزەمنىڭكى بېشىمدىن ئۆتكەن ۋەقەلەر توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىمەن.
لوگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەقپىسى ساھىبخانلىق قىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتى تىبەت تەشكىلاتلىرى بىرلىشىپ ئۆتكۈزۈۋاتقان شۋېتسارىيە رادىئو تېلېۋىزىيەسى ھەمكارلاشقان خىتايغا كەسكىن نەزەر نامىدىكى بۇ پائالىيەتنىڭ ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىغا بىر ھەپتە بولغان بولسىمۇ يەنىلا ئاسىلو سىيانى مەدەنىيەت مەركىزى ئېكسكۇرسىيە قىلغۇچىلار بىلەن لىق تولغان بولۇپ، بۇ پائالىيەت يەكشەنبە كۈنىگىچە داۋام قىلىدىكەن. بۇ خەۋەرنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.
ئىستانبۇل، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ يىغىلغان شەھەرلەردىن ھېسابلىنىدۇ. يىللاردىن بۇيان ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تىرىشچانلىقىدا ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئانا تىل مەكتەپلىرى ھەمدە يەسلىلىرى ئېچىلماقتا. ئۇيغۇر ئاتا-ئانىلارمۇ بۇ مەكتەپلەرگە ماسلىشىپ، ئەۋلادلىرىغا ئۇيغۇر تىلى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئۆگىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر روھىنى سىڭدۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ كەلمەكتە ئىكەن. دۇنيا ئانا تىل كۈنىدە مەركىزىي ئىستانبۇلنىڭ زەيتۇن بۇرنىغا جايلاشقان مائارىپ يەسلىسىدىكى گۆدەكلەر ئانا تىل سۆيگۈسى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ئانا تىل مائارىپىنىڭ نەتىجىلىرىنى نامايەندە قىلغان. بۇ پائالىيەت ھەققىدە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئارسلان تەپسىلىي خەۋەر يەتكۈزىدۇ.
ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلەر ئانا تىل سۆيگۈسى پائالىيىتى ئۆتكۈزدى.

ئەي ئانا تىلىم، ئانامنىڭ تىلى. ئانا تىلىم، ئەي ئانام بەرگەن. مەن سېنى ئانامدىن ئەزىزلەيمەن. سېنى ئاڭلىسام ئانامنىڭ ئوتلۇق خىتابىنى ئاڭلىغاندەك بولىمەن. سېنى سۆزلىسەم شۇ خىتابقا جاۋاب سادايىمنى ياڭراتقاندەك بولىمەن. ئۇلار گۇرۇپپىلارغا ئۇيۇشتۇرۇلۇپ سەھنىدە ھەر خىل نومۇرلارنى كۆرسەتتى. ئانا تىلىم، مېنىڭ گۈلۈم، مېنىڭ بايرىقىم مېنىڭ تەختىم مېنىڭ بەختىم مېنىڭ بايلىقىم ئۇيغۇر يەسلى بالىلىرى ۋە ئۆسمۈرلىرى شۇ كۈنى ئانا تىلغا بولغان سۆيگۈسى ۋە ھېس تۇيغۇلىرىنى يۇقىرىقى مىسرالار بىلەن ئىپادە قىلدى پائالىيەت باشلىنىشى بىلەن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال مارشى ئوقۇلدى ئاندىن شەرقىي تۈركىستان مائارىپ يەسلىسىنىڭ مۇدىرى خۇرشىدە ئارتىش خانىم

بەكمۇ مۇھىم دەپ قارايمىز. خۇرشىدە خانىم مائارىپ يەسلىسىدە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
ئۆزىمىزنىڭ تارىخىنى، تارىخىي مەدەنىيىتىنى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھېسسىي، زېھنىي، ئەقلىي ۋە ھەرىكەت ئالاھىدىلىكىگە ماس ھالدە ئۆگىتىش بىزنىڭ نىشانىمىز. كەلگۈسىمىز بولغان ئۆسمۈرلەرگە ئانا تىلنى ئۆگىتىش ئارقىلىق ساغلام كىملىك ۋە ئۆزىگە بولغان ئىشەنجىسىنى يېتىلدۈرۈشكە شارائىت تەييارلاپ بېرىۋاتىمىز. ئانا تىلدە دىراما ۋە ئويۇننى ئاساس قىلغان پائالىيەتلەر ئارقىلىق ئۆگىتىپ، بالىلارنىڭ ئىجادىي تەپەككۇرى ۋە مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ماھارىتىنى يېتىلدۈرۈۋاتىمىز.

مۇشۇنداق ياخشى ئوقۇش پۇرسەتنى ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن تەييارلاپ بەرگەن چوڭلىرىمىزدىن مەرھۇم مەخسۇم ھاجىم ئاكىمىزغا ئاللا رازى بولسۇن، رەببىم ياتقان يېرىنى جەننەت قىلسۇن. ۋە يەنە ھەر دائىم بىزنى قوللاپ كېلىۋاتقان چوڭلىرىمىزدىن ئاللا رازى بولسۇن. ئۆسمۈرلەر بۇ پائالىيەت جەريانىدا ئانا تىلىم، ئويغان، كۆك بايرىقىم قاتارلىق شېئىرلارنى جاراڭلىق دېكلاماتسىيە قىلىپ،

كۆك بايرىقىم دېگەن شېئىرنى جاراڭلىق دېكلاماتسىيە قىلدى. بايرىقىم، كۆك بايرىقىم، تاجىدەك بايرىقىم، تالاي شېھىت جان بەرگەن ئاي يۇلتۇز كۆك بايرىقىم، ھۆر ۋەتىنىم ئاسمىنى، نۇر چاقنايدۇ يۇلتۇزى، ھىلال ئايدۇر ھەمراھى، لىپىلدار كۆك بايرىقىم. ئۇيغۇرۇمغا پاسىبان، ساڭا پىدا بولسۇن جان، بۇ زۇلمەتنى يورۇتقان. يۇلتۇز گۈلشەن بايلىقىم، ھاياتىمنىڭ مەناسى، سەن زۇلۇمدىن خالىقىم، ئەجداد روھى مىراسى، غۇرۇرۇم سەن بايلىقىم. پائالىيەت ئاخىرىدا نومۇر كۆرسەتكەن پۈتۈن ئۆسمۈرلەر تەقدىرلەندى، ئۇلار ھەر خىل ئويۇنچۇقلار ۋە ماددىي بۇيۇملار بىلەن مۇكاپاتلاندى. ئۆتكەن ھەپتە دۇنيا ئانا تىلى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسى ۋە ئۇيغۇر ئانا تىل كومىتېتى، تاڭ نۇرى تەلىم تەربىيە مەركىزى ۋە سەرخىللار مائارىپى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇرلاردا ئانا تىل سۆيگۈسى ناملىق ئەدەبىيات سەنئەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. بۇ پائالىيەتتە سۆز قىلغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ